اڄ صبح جو سنڌ جي وڏي وزير جناب ممتاز علي ڀٽي سنڌ يونيورسٽي ڄامشوري ۾ انسٽي ٽيوٽ آف سنڌيالاجي جي عمارت جو سنگ بنياد رکيو. انهيء تقريب بابت هڪ ريڊيو رپورٽ پيش ڪجي ٿي. اڄ صبح جو سنڌ يونيورسٽي ڄامشوري ۾ هڪ شاندار تقريب منعقد ٿي. انهيء تقريب جو خاص مهمان سنڌ جو وڏو وزير جناب ممتاز علي ڀٽو هو.

وائيس چانسيلر سنڌ يونيورسٽي الحاج سيد غلام مصطفيٰ شاهه استقبالي خطبو پيش ڪيو. سائين توهان اسان تي وڏي ڪرم نوازي ڪئي آهي جو پنهنجي اڪيچار مصروفيتن جي باوجود وقت بچائي شفقت ڪري اسان وٽ آيا آهيو. اسان جي يونيورسٽي جي تاريخ ۾ ۽ خاص طرح انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي جي تاريخ ۾ هي وڏو اهم ڏينهن آهي. آئون هن اداري کي علم، ادب، تعليم، تحقيق ۽ معاشري جو بنياد تصور ڪريان ٿو. اسان لاء توهان جو هتي اچي هن عمارت جو بنياد بنيادي پٿر رکڻ هڪ قسم جو ترقي جي راهه ۾ جدوجهد جو نعرو آهي. توهان جون لک لک مهربانيون. انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي حال ۽ مستقبل جي ضروريات کي منهن ڏيڻ، ۾ ڪوشان ۽ مصروف آهي. جڏهن هر ڪنهن اداري کي پنهنجي بجيٽ ۽ ثروت جو خيال رهيو، تڏهن انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي پروردگار تي توڪل رکي غريبيء ۾ ڪم ڪيو. جڏهن اسان جي ڪتبخاني کي باهه لڳي، عين انهي وقت اسان سکڻن هٿن تي وڏا بنيادي ڪم ڪيا. مثلاً، اسان سنڌيء ۾ سائنس مئگزين آندي، جنهن جهڙي مخزن آئون هام هڻي چئي سگهان ٿو ته پاڪستان ۾ ڪنهن به زبان ۾ انگريزي توڙي اردوء ۾ موجود ناهي. اسين ڪجهه خسارو کڻون پيا، مگر ڪم دل کي تقويت ڏيندڙ آهي. اسان سنڌي ٽائيپ رائٽر جو ڪم هٿ ۾ کنيو ۽ اهو هڪ وڏي محنت ۽ خرچ ۽ خساري جو ڪم هو. اسان ٽائيپ رائٽر جو ڪي ڪي بورڊ تيار ڪيو، يورپ ماڻهو موڪلياسون ۽ مشين تيار ٿي اسان وٽ پهتي. يونيورسٽيء هي ڪم بلڪل توڪل تي ڪيو ۽ اهو سنڌي ٽائيپ رائٽر جيڪو ويهن سالن کان ذري گهٽ گم ٿي ويو هو، اهو به توهان اڳيان شهدادڪوٽ جي ڀڳل ٽٽل سامان جي ڍير مان ڪڍي رکيو اٿئون ۽ اسان جو ٺهرايل ٽائيپ رائيٽر به توهان جي اڳيان موجود آهي. هاڻي اسين شارٽ هينڊ جي ڪم ۾ لڳل آهيون، جيڪا جڏهن سنڌ اسيمبلي گل ٿي ته اها به گل ٿي ويئي هئي. ان جي ڄاڻڻ وارا ڪيترا مري ويا ۽ ڪي ٻيا ڪي قبر جي ڪنڌيء تي آهن، جن مان اسين ڪي ڪم وٺي رهيا آهيون. انهيء ڏس ۾ اسين شارٽ هينڊ جي موضوع تي لکيل هڪ پراڻي ڪتاب جيڪو اوڻيهه سؤ ٽيويهه ۾ ڇپيل آهي ۽ هڪ نئين نسخي سان مدد وٺي رهيا آهيون. اسان سنڌ جي ادبي ۽ فني تحقيق ۽ ايجاد جي تاريخ ۾ پهريون قدم کنيو ۽ پهرين سنڌي سائنس ڪانفرنس سڏائي. اسان هر شعبي ۾ سنڌيء ۾ مضمون تيار ڪيا ۽ ڪاميابي حاصل ڪئي. اسان ديني ڪتابن جي نمائش ڪئي. انهيء موقعي تي سنڌ جي عربي ديني ادب جو ڪيٽلاگ پڌرو ڪيوسين جنهن ۾ اسان دنيا کي ٻڌايو ته هتي سنڌ ۾ قرآن ڪريم جا پنجاهه کان سٺ ترجما يا تفسير لکيا ويا آهن. دنيا دنيا ۾ قرآن جو پهريون فارسي ترجمو مخدوم نوح ڪيو. جڏهن انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي جي ڪتبخاني کي باهه لڳي ته مون ۽ مون سان گڏ سنڌي استادن، اديبن ۽ شاگردن ۽ پڙهيل لکيل طبقي ڳوڙها ڳاڙيا. مدد لاء منهنجي اپيل سنڌ ۾ تحريڪ جو روپ ورتو، اسان کي تقريبن پنجهتر هزار روپين جي نقد رقم ملي، جيڪا مون فورن فڪسڊ ڊپازٽ ۾ جمع ڪرائي ۽ اڄ اها رقم وڌي نوي هزار روپيا ٿي آهي. اسان چند نادر ڪتاب وڃايا ته چند بي بها ڪتاب حاصل ڪيا، جن ننڍن ۽ وڏن، عورتن ۽ مردن، ٻارن ۽ دل رکندڙن اسان جي مدد ڪئي، انهن کي الله اجر ڏيندو. اسان سماجي علومن تي ڪتاب ميدان ۾ آندا، بين الاقوامي اقتصاديات ۽ ۽ سياست جا اصول انهيء سلسلي جون اهم ڪڙيون آهن. اسان جديد ادب جي همت افزائي لاء ڇپيل ڪتابن تي ادبي انعام جي روايت کي جنم ڏنو. سائين منهنجا، اسان کي سنڌ آرٽ گيلري ٺاهڻي آهي. هن وقت قاموس المشاهير سنڌ تيار ٿي رهيو آهي. سنڌي زبان ۾ ڇپيل ڪتابن جو ڪيٽلاگ ڪافي مڪمل ٿي چڪو آهي. سنڌ تي انگريزي زبان ۾ ڇپيل ڪتابن جي ببليوگرافي پريس ۾ آهي. بلي موريا اوڻيه سؤ پنجٽيه ۾ ببليوگرافي کان پوء هي ڪم پنهنجي نوعيت جو هڪ اهم ۽ معياري ڪم آهي. سائين منهنجا تازو مولانا غلام اصغر ۽ مون دفتري ڪم لاء انگريزي سنڌي ڊڪشنري تيار ڪئي آهي جا توهان توهان جي هٿ ۾ آهي. اسان استعمال ڪندڙن کي مشوري لاء درخواست ڪئي آهي ۽ اهڙي طرح پارلياماني ۽ ٻيا مخصوص. ٽيڪنيڪل سنڌي لفظ زبان ۾ آڻڻا آهن، هي وقت آهي ته اسين اهڙو طريقو اختيار ڪريون جو هڪ اداري يا هڪ ڪميٽيء جي زير نظر مستند لفظ تيار ٿين، سنڌيء ۾ عام فهم ٿين ۽ هر ڪو لکندڙ، ڳالهائيندڙ ۽ ٻڌندڙ يا پڙهندڙ هڪ ئي مفهوم ۾ سمجهي. سائين اسان طوفان مان گذريا آهيون، اڄ اسان لاء نئون ڏينهن نروار ٿيو آهي، اسان هيترا سال ڪسمپرسي ۽ ننڌڻڪي حالت ۾ هوندي جيئندا رهياسين. تقريبن چار سال اڳي جڏهن آئون هت آيس ته محنت ڪرڻ شروع ڪئي سون ۽ جنرل عتيق الرحمان ۽ جنرل رحمان گل ۽ منهنجي عزيز دوست مسٽر شمس الحق وزير تعليم حڪومت پاڪستان جو آئون شڪر گذار آهيان جن منهنجي امداد ڪئي. ڪجهه حڪومت به مدد ڪئي ۽ ڪجهه اسان پنهنجي مدد پاڻ ڪئي. مون سيدن جو پراڻو ڌنڌو پنڻ شروع ڪيو ۽ پهرين مسجد ٺهرائي. جنهن تي اٺ سال ڇت به ڪانه هئي ۽ جنهن لاء پنجهتر هزار رپيا ٻاهران مليا، ان ۾ هڪ سئو ٽن سيمينٽ بطور عطيي منهنجي دوست مسٽر مختار مسعود، چيئرمين پي آء ڊي سي مون کي ڏنو. ٻارهان هزار رپين جو غاليچو مسٽر صديق، يونائيٽيڊ ڪارپيٽ فيڪٽري اسان کي مفت ڏنو. مسٽر ظهير الدين پٺاڻ اسان کي لائوڊ اسپيڪر سسٽم ڏني ۽ ان سان گڏ اسان جي يونيورسٽي جو سڄو جيڪو آرڪيٽيڪٽ جو ڪم آهي سو تمام سستي نموني سان ڪري رهيو آهي. قاضي صاحب جو مقبرو بنا ڪنهن معاوضي جي ٺاهي رهيو آهي. مس ۽ ان سان گڏ هڪ وڏو شينڊليئر ۽ لوهه جو دروازو مليو. انهن مهربانن جي نالا ٻڌائڻ کان مون کي منع ڪئي وئي آهي. ان سان گڏ تقريباً ٽيهه هزار رپيا نقد مليا. اسان واپڊا کان مفت ۾ فقط تيل جي ۽ تيل تي بل ڊوزر ۽ گريڊر ورتا، جن جي واسطي آئون منهنجي دوست مسٽر آء اي خان چيئرمن واپڊا جو مشڪور آهيان. مرحوم آء آء قاضي صاحب جو مقبرو مون خود ٺهرائڻ شروع ڪيو، جنهن تي هيستائين تقريباً سوا لک رپيا خرچ ٿي چڪا آهن. جن ۾ لک کان مٿي رقم اسان جي محترم دوست مسٽر اي ڪي بروهي ڏني آهي. يونيورسٽي جو خرچ فقط قاضي صاحب جي قبر جي زمين، پاڻي ۽ بجلي جو آهي. هن ڪم ۾ ڊاڪٽر غلام مصطفيٰ خان، صدر شعبه اردو، ڊاڪٽر عبدالواحد هاليپوٽي، صدر شعبه رليجن اسلامڪ ڪلچر، منهنجي گهڻي مدد ڪئي آهي. آئون سندن شڪر گذار آهيان. ان سان گڏ آئون ٻيلي کاتي جي مسٽر ڪرماني، ۽ مسٽر حميد جو شڪر گذار آهيان جن مون کي ٽي سال اڳي اٺ هزار وڻ ڏنا جن کي اسين هاڻي پاڻي ڏي هاڻي پاڻي ڏئي رهيا آهيون. اسان ساڍا چار سئو انب انبن جا وڻ مفت مليا ورتا جن مان آئون پير غلام رسول شاهه صاحب جيلاني ۽ چوڌري رفيق جو مشڪور آهيان. خيرپور مان اسان کي ڪن دوستن کجيون موڪليون جن کي به اسين هاڻي پاڻي ڏئي رهيا آهيون. سائين آئون توهان جي مدد لاء توهان جو مشڪور آهيان مگر اسين پنهنجي مدد پاڻ به ڪري رهيا آهيون مون يونيورسٽيء جي ويلفيئر سينٽر توهان حيران ٿيندؤ ته اسان وٽ نه ڪلب آهي ۽ نه ڪميونٽي سينٽر آهي. انهيء لاء پنجاهه هزار رپيا هٿ ڪيا آهن ۽ پنجاهه هزار رپيا ملڻ جو وعدو آهي. منهنجي دوست ڪمانڊر فريدي، هاڻي تازو چيئرمن پي آء ڊي سي، هفتو کن ٿيندو ته مون کي پنجاهه ٽن سيمينٽ بطور عطيي مفت ڏنا آهن. هڪ ٻئي بزرگ، جيڪو گمنام رهڻ گهري ٿو، تنهن اسان کي هتي هڪ اسپتال ٺهرائي ڏيڻ جو وعدو ڪيو آهي. اميد ته اهو ڪم هن ئي مهيني ۾ شروع ٿي ويندو. سائين مون پروردگار عالم سان وعدو ڪيو آهي ته هن يونيورسٽي جو ڪم اسان سڀني جي عزت ۽ مستقبل جي اميدن جو مرڪز ڪري ڪرڻو آهي اسان سڀني اگر اسان جي نوجوانن کي پڙهايو سيکاريو ۽ بچايو ته لک کٽياسون هن ڪش مڪش جي دنيا ۾ تعليم لياقت ۽ صلاحيت کان سواء ٻيو ڪوبه ڪم ڪاميابي جو طريقو ناهي آئون نوجوان شاگردن کي واڪا ڪري چوندو آهيان ته خدا جي واسطي پڙهو ۽ محنت ڪريو وقت ڏاڍو تنگ اچي ويو آهي مستيون، الٻيلايون ۽ بودلايون ڪم نه اينديون. اسان جو محبوب صدر ۽ توهان هنن لاء مثال آهيو. توهان کين نصيحت ڪريو، شايد توهان کي ٻڌڻ تي ڪجهه سکن. توهان نوجوان آهيو ۽ توهان کي ضرور ٻڌندا. کين يقين ڪرڻ کپي ته تعليم ۽ محنت کان سواء زندگي، ڪاميابي، عزت ناممڪن آهي. اسان جا نوجوان سچو سون آهن، وڏي صلاحيتن جا مالڪ آهن، مگر کين هاڻي وقت جي اهميتن ۽ تقاضائن کي سوچڻ ۽ سمجهڻ گهرجي. وقت اچي ويو آهي ته هو پاڻ ۽ سندن مائٽ ۽ بزرگ پاڻ کان هڪ سوال پڇن ۽ هڪ فيصلو ڏين. کين سوچڻو آهي ته کين مستقبل ۾ ۾ ڇا ڪرڻو آهي، ڪهڙين ڳالهين کي ذهن ۾ رکڻو آهي. آئون کين چونديس ته اسان لاء جهاد اڪبر اچي ويو آهي. کين ياد رکڻ گهرجي ته محنت، جفاڪشي، علم، حلم ۽ فڪر کان سواء زندگي جون سڀ ڪاميابيون مشڪل آهن. ننڍين دلين وارن يا ننڍڙين دماغن وارن يا تنگ نظر رکندڙ قومن يا فردن کي هماليائي بلنديون نصيب نه ٿينديون آهن، اهو الله جو قانون آهي. سائين منهنجا، مون کي يقين آهي ته توهان اسان سان اتفاق ڪندا ته قوم، قومن ۽ معاشري جي روح ۽ ان جو پرواز انهن جي ادب ۽ تعليم ۾ آهي. ٻيو سڀ ڪجهه عارضي آهي. موجوده دور ۾ سنڌ جو جديد ادب نهايت اهم ۽ تاريخ ساز ڪردار ادا ڪري رهيو آهي. اسان هن انسٽيٽيوٽ ۾ هڪ قسم جو عزم ڪيو آهي. توهان جي موجودگي اسان لاء عزت ۽ تقويت جو باعث آهي. عزيزو! هاڻي آئون اسان جي وزير اعليٰ حڪومت سنڌ محترم ممتاز علي ڀٽي صاحب کي عرض ڪنديس ته اسان جي غريب پر عظيم انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي جي عمارت جو سنگ بنياد رکن. سائين منهنجي نظر ۾ هي سنگ بنياد نه مگر اسان جي غيرت، خودداري، جانداري ۽ جان نثاري جي تاريخ ۾ هڪ سنگ ميل آهي.
الحاج سيد غلام مصطفيٰ شاهه وائيس چانسيلر سنڌ يونيورسٽي جي استقبالي خطبي کان پوء سنڌ جي وڏي وزير جناب ممتاز علي ڀٽي پنهنجي صدارتي خطبي ۾ فرمايو،
اڄ منهنجي لاء خاص هڪڙو خوشيء جو ڏينهن آهي جو مون کي دعوت ڏني وئي آهي هن موقعي ۾ شامل ٿيڻ جي. جڏهن هيء حڪومت هڪ سال اڳ اقتدار ۾ آئي هئي ته صدر صاحب جو پهريون پهريون حڪم مون کي اهو هو ته سنڌالاجي انسٽيٽيوٽ وري ٺهندو ۽ اهڙي پيماني تي ٺهندو جو هڪڙو هن سنڌي حڪومت جو وجود ۾ هجڻ جو ثبوت ثابت ٿيندو تنهن کان سواء سنڌالاجي انسٽيٽيوٽ ڪا سنڌي عمارت ڪانهي، نه ڪو ڪنهن ٻي زبان جي خلاف آ. هيء هڪڙو علم جو دائرو آ، هڪڙو علم جو مرڪز آ، جاتي سنڌي زبان کي اها اهميت ملندي، جنهن جي سنڌي زبان مستحق آ. ۽ اسان جي عالمن کي نوجوانن کي هڪڙو موقعو ملندو جو ڪنهن جاء تي ويهي ٿورو گهڻو پڙهي ۽ سوچڻ جي راهه تي گامزن ٿي وڃي. تنهن کان سواء هي هڪڙو سنڌي لٽريچر جي بلنديء ۽ ترقيء جو به ثبوت ٿئي. اسان اهو چاهيون ٿا ته سنڌي زبان کي نه صرف سنڌ ۾ يا پاڪستان ۾ پر سڄي دنيا ۾ اها اهميت ملڻ کپي جنهن جي سنڌي زبان مستحق آهي. اسان ٻڌندا هون پڙهندا هون اديبن جا جون ڳالهيون شاعرن جا نالا شيڪسپيئر هيو، ٻيا هيا، آسڪر وائلڊ هيو، ٻين ملڪن پر اسان دنيا کي ٻڌائڻ چاهيون ٿا ته اسان وٽ به شاهه عبداللطيف هيو، سچل سرمست هيو ۽ قلندر شهباز ۽ ۽ جيڪڏهن ڀيٽا ٿيندي ۽ صفون ٺهنديون ته دنيا جي اديبن ۾ اهي اڳ ۾ شامل ٿيندا، پوئتي ڪونه بيهندا. سنڌالاجي انسٽيٽيوٽ جي ترقيء جو. ۽ ان جي بلنديء جو مان کي بلڪل يقين آهي، ڇاڪاڻ ته اهو انسٽيٽيوٽ توهان جي موجوده وائيس چانسلر جي سرپرستيء هيٺ ٺهي ٿو. سنڌ يونيورسٽيء جي لاء ۽ سنڌي تعليم ۽ زبان جي لاء جيڪا هن جدوجهد ڪئي آهي، ۽ ان تي جيڪو هن پنهنجو وقت ۽ محنت لاتي آهي، ان جو هڪڙو ثبوت ته هيء يونيورسٽي آهي، ٻيو ثبوت هيء ٽائيپ رائيٽر، جيڪو توهان جي اڳيان پيو آهي. ان ڪري مان کليلن الفاظن ۾ اهو توهان کي ٻڌائڻ ٿو چاهيان ته سنڌالاجي انسٽيٽيوٽ کي ٺاهڻ ۾، جيڪو ان جو بار هوندو اهو سمورو سنڌ جي حڪومت پنهنجي ڪلهن تي کڻندي. جيئي سنڌ جو نعرو اڄڪلهه سنڌ ۾ عام آهي. هتي پهچڻ شرط اڳ ۾ جيئي سنڌ جو نالو ٻڌو. پنج منٽ مان ٿورو ان ڳالهه تي ٿورو ڳالهائيندس. ته آخر ان نالي جو ان نعري جو مقصد ڇا آهي؟ اهو مقصد ڪڏهن ڪونه ٿو ٿي سگهي ان نعري جو ته سنڌ کي ڪو خطرو آهي ۽ اسان اهو نعرو هڻون جيئن ان سنڌ ان خطري مون بچي. ڪو سنڌ کي خطرو ڪونه ٿو پهچائي سگهي. ڪو سنڌ ۾ جيڪو سنڌي باشندو آهي ڪير به هجي، ڪهڙو به ان جو پس منظر هجي، ڪهڙي به هو زبان ڳالهائيندو هجي، ڪهڙو به ان جو سياسي خيال هجي پر ائين ته ڪڏهن مان نٿو سمجهان هو چاهيندو ته ڪو سنڌ کي نقصان پهچي يا اهو جيئي سنڌ وارو جيڪو نعرو آهي ان جي ابتڙ ڪو نعرو هڻي اهو سوال ئي پيدا نه ٿو ٿئي. ها جيئي سنڌ جو مطلب منهنجي خيال ۾ اهو ٿو نڪري ته وڌي وسي سنڌ ترقي ڪري سنڌ خوشحال ٿئي سنڌ غريبن جون مصيبتون دور ٿين هي جيڪو آسودو صوبو آهي ان جي دولت هر جاء تي نظر اچي ۽ هن ويچاري سنڌڙي جو جيڪو گذريل چوويهن سالن ۾ خون پيتو ويو آهي اهو وري ان جي رڳن ۾ واپس وجهيو وڃي جيڪڏهن ان نعري جو اهو مقصد آ ۽ منهنجي خيال ۾ ان نعري جو فقط اهو مقصد آ ته پوء توهان يقين ڄاڻو ته هن حڪومت جو به اهو ئي نعرو آ ٻيو ڪوئي نعرو ڪونهي پر نعرن تي سنڌ ڪونه جيئندي رڳو نعرو هڻي جي گهر وڃي ويهنداسين سنڌ ڪونه جيئندي جي او شيشن واري جيڪو ڀرت واري اسان جي ٽوپي آ اها پائي گهمنداسين اجرڪ ڪلهي تي رکي گهمنداسين تڏهن به سنڌ ڪونه جيئي ٽوپي به پائبي اجرڪ به ڪلهي تي رکبو پر جيستائين محنت نه ڪبي تيستائين سنڌ ڪونه جيئي ۽ اهي ماڻهو اهي اسان جا نوجوان دوست جيڪي جيئي سنڌ جو نعرو ٿا هڻن جن جن جي جن جي زبان مان جن جي جن جي جن جي چپن مان رات ڏينهن اهي الفاظ ٿا نڪرن ته جيئي سنڌ ته انهن تي سڀني کان وڌيڪ ذميداري ٿي پئي سنڌ کي جيارڻ جي. سنڌ جيئندي محنت سان، سنڌ جيئندي ايمانداريء سان، سنڌ جيئندي حقيقت پسنديء سان، سنڌ جيئندي جسم جي پسيني سان ۽ جي اهي ڳالهيون ڪامياب نه ويون ته آخر جسم جي خون سان. ان ڳالهه ۾ هيء حڪومت توهان سان شامل آهي. جيڪڏهن جدوجهد جو وقت آيو ته اسان جو پس منظر ثابت ٿو ڪري ته اڳين صفن ۾ اسان هونداسين. رڳي جدوجهد جو ڪو مقصد ڪونه ٿو نڪري. آخر ان کي ڪنهن منزل ۽ ڪنهن نتيجي تي پهچائڻو آهي ۽ ان منزل ۽ نتيجي تي پهچائڻ جو جدوجهد جيڪا اسان هت جاري ڪئي، توهان ڪئي، ان جو هاڻي وقت اچي ويو. ويهي سوچڻ جو وقت اچي ويو. ويهي ٺاهڻ جو وقت اچي ويو. ڇا ڏيکارينداسين اڳتي هلي اسان ته اسان جي جدوجهد جو، اسان جي تحريڪ جو عوام جي تحريڪ جو ڪهڙو مقصد نڪتو جيڪڏهن رڳو ملڪ نعرن تي هلندو، رڳو جلوسن تي هلندو، رڳو بک هڙتالن تي هلندو ڪا ترقي ڪانه ٿيندي. ڏسو ته جمهوري نظام کي عمل ۾ آئي هڪ سال ٿيو آ. ڪيتريون نه مصيبتون ڏسڻيون پيون امن امان جون. امن امان ملڪ ۾ ڪونه هو. مايوس هئي قوم. خزانا خالي هيا. هر قسم جي مصيبت هئي. هر قسم جي تقاضا هئي. هر قسم جو ڊمانڊ هو. پر انهن مشڪلاتن جي باوجود، انهن ڳالهين جي سامني ڪرڻ جي باوجود توهان ڏسو ٻين صوبن کي ته ڇڏيو، پر توهان سنڌ ۾ ڏسو ته هن وقت جيڪا فضا آهي، هن وقت جيڪا ماڻهن کي دلداري آهي، اها اڳي ڪڏهن توهان سنڌ ۾ ڪونه ڏٺي هوندي. سنڌ ٺاهڻ جو پهريون قدم يا پاڪستان ٺاهڻ جو پهريون قدم توهان کڻي چڪا، ملڪ ۾ جمهوريت آڻي، هاڻي ان جمهوريت کي ڪامياب بڻائڻ توهان جو فرض آهي. هيء حڪومت توهان جي طاقت تي آئي آهي، توهان جي بازن جي طاقت هن حڪومت جي طاقت. ٻيو ڪو طاقت جو ذريعو ڪونهي. جيڪڏهن عوام ڦري ٿو وڃي هن حڪومت کان ته هي حڪومت هلي نه سگهندي. ساڳي طرح هي حڪومت ڪا ترقي ملڪ ۾ نٿي آڻي سگهي جيستائين ان کي توهان جي حمايت ڪونهي ۽ شاگردن جي حمايت خاص ڪري ضروري آهي هن وقت نه تحريڪ هلائڻ جي لاء نه ڪو ٻي ڪا اهڙي ڳالهه ڪرڻ جي لاء پر اسان کي حمايت کپي شاگردن جي نوجوانن جي انهيء ڳالهه ۾ ته هو اسان جي نصيحت تي اسان جي سمجهاڻيء تي عمل ڪن جيڪڏهن هو ائين ڪندا ته اڃا اسان جا هٿ مضبوط ٿيندا توهان جون گهڻيون ذميداريون آهن اسان جو وقت ته اچي پورو به ٿيو آهي شايد اڳي ذميداريون هن ملڪ جون هن صوبي جون سڀ توهان جي ڪلهن تي ڪرنديون ۽ جڏهن اهي ذميداريون توهان جي ڪلهن تي آيون ته پوء توهان محسوس ڪندؤ ته ڪيڏيون وڏيون ذميداريون آهن. هن وقت توهان جو فرض اهو آهي ته توهان تعليم حاصل ڪيو، ڇاڪاڻ ته جيئن مان چيو ته اڳتي هلي جيڪڏهن توهان جو هي سنگ بنياد صحيح نه هوندو ته پوء سنڌ کي به توهان ڪونه جيئاري سگهندؤ. جڏهن توهان کي خدمت ڪرڻ جو موقعو آيو ته توهان ڏسندؤ ته ان ڳالهه جي توهان تياري ئي ڪانه ڪئي آهي ۽ ان ڳالهه جي لاء توهان قابل ئي نه آهيو جو سنڌ جي خدمت ڪري سگهو ۽ سنڌ کي جيئاري سگهو. تنهن جي ڪري هي وقت آهي سنگ بنياد رکڻ محنت ڪيو آخر تعليم جو مقصد ڇا آ تعليم جو مقصد اهو ناهي ته ٽي چار سال يونيورسٽي ۾ گذاري ته هڪڙو ڪاغذ جو سرٽيفڪيٽ وٺي اهو ٻاهر ماڻهو هليو وڃي ڪاغذ جو سرٽيفڪيٽ ڪا شيء ڪونهي هت دماغ ۾ جيڪا شيء توهان کڻي ٿا وڃو ۽ دل ۾ هتان يونيورسٽيء مان کڻي نڪرو ٿا اها شيء ڪارگر اڄ ڪلهه اسان ڇا ٿا چئون ته ترقي اچي، Development، ٿئي، غريب جو ڀلو ٿئي، ظلم ختم ٿئي، رشوت ختم ٿئي. اهي ڳالهيون تڏهن ٿينديون جڏهن انهن ڳالهين تي ٿورو گهڻو عمل ٿيندو ۽ ان تي عمل ڪرڻ ۾ توهان جو اهو فرض آ ته اسان جي نصيحت تي هلو ۽ پنهنجي تعليم کي وٺو. جڏهن اهو جدوجهد جو وقت آيو. ته پوء ٻچي ٻچي جي ذميواري ٿيندي آهي ته ميدان ۾ نڪري پنهنجي آزاديء جي خاطر، پنهنجي قوم جي خاطر، پنهنجي ملڪ جي خاطر. پر جيستائين اهو وقت نه ٿو اچي تيستائين مهرباني ڪري توهان پنهنجي تعليم تي وٺو. اهڙو وائيس چانسلر به وري توهان کي ڪونه ملندو. حڪومت جو ته مان ڪونه چوندس. ڇاڪاڻ ته اها هڪڙي قسم جي ڊاڙ هڻڻ ٿيندي. پر اهو فيصلو به توهان جي هٿ ۾ آهي. اڳتي هلي وري توهان کي اهو فيصلو ڪرڻو پوندو.

ته حڪومت سنڌ جي سربراهه جي حيثيت ۾ جيتري قدر اوهان صوبي سنڌ جي اقتصادي خوشحالي لاء ڪوشان آهيو، اوترو ئي سنڌ جي علمي ۽ ثقافتي ترقي جا خواهان آهيو. سائين منهنجا، اسان کي بخوبي معلوم آهي ته هن کان اڳ اوهان سنڌ جي قبل از تاريخي تهذيب جي مشهور مرڪز موهن جي دڙي توڙي ٺٽي ۾ سنڌ جي تاريخي دور وارين عاليشان عمارتن جي بقا ۽ بهبودي لاء ذاتي طور وڏي دلچسپي ورتي آهي. اوهان جي اها نيڪ ڪوشش پنهنجي جاء تي قابل مبارڪباد آهي پر ان سان گڏ اڄ اوهان سنڌ جي هن اهم ۽ اعليٰ علمي ثقافتي اداري جي بنياد رکڻ واري جيڪا خوش رسم ادا ڪئي آهي سا قابل صد مبارڪباد آهي. جناب عالي اسان اوهان جا ممنون آهيون. جو اوهان جناب وائيس چانسلر جي نيڪ ڪوششن جو قدر ڪندي انهن جي پوري پٺڀرائي ڪئي آهي ته جيئن سنڌ يونيورسٽي پنهنجن مکيه شعبن ۽ ادارن جي جلد از جلد تعمير ڪري سگهي ۽ تڪميل بعد انهن ادارن ذريعي هن موجوده دؤر ۾ علمي ۽ فني تحقيق کي اوج تي پهچائي ۽ ۽ ان سان گڏ سنڌ جي شاندار ثقافتي ورثي کي اجاگر ڪري ۽ پڻ ان جي مستقبل کي خوشحال بنائڻ جو اهتمام ڪري. سائين منهنجا، اسان اوهان جون لک مهربانيون مڃيندي ان سان گڏ جملي حاضرين صاحبن جو شڪريو ادا ڪريون ٿا جن مڙني هن محفل ۾ شريڪ ٿي اسان جي همت افزائي ڪئي آهي. مهربان.
شڪريي کان پوء خاص مهمان جناب ممتاز علي ڀٽي انسٽيٽيوٽ آف سنڌيالاجي جي عمارت جو سنگ بنياد رکيو ۽ ۽ اهڙيء ريت هيء شاندار تقريب ختم ٿي. اڄ صبح جو سنڌ جي وڏي وزير جناب ممتاز علي ڀٽي سنڌ يونيورسٽي ڄامشوري ۾ انسٽيٽيوٽ آف سنڌيالاجي جي عمارت جو سنگ بنياد رکيو. هينئر اوهان انهيء بابت هڪ ريڊيو رپورٽ ٻڌي رهيا هئا.